ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ປະຫວັດສາດລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນວ່າຍືດຍາວມາແລ້ວຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີ ຄືວ່າອົບພະຍົກລາວເຮົາທີ່ມາຈາກສູນຕໍສໍດໍ ທີ່ໜອງສະໂນນ້ອຍ ເມືອງໜອງຄາຍ ຈັງຫວັດໜອ ງຄາຍ ປະເທດໄທ ແມ່ນວ່າມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໃນວັນທີ 19 ມີນາ 1976 ໃນເວລາປະມານ 3 ໂມງແຈ້ງ ໂດຍຍົນ Qantas ທີ່ມາລົງຢູ່ໃນນະຄອນ Melbourne ໃນນັ້ນມີດ້ວຍກັນທັງໝົດປະມານ 150 ຄົນ ທີ່ວ່າປະມານ 70 ຄົນ ຖືກແບ່ງໃຫ້ຢູ່ໃນນະຄອນ Melbourne ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນັ້ນ ຖືກນຳໄປນະຄອນ Sydney ຈາກຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນວ່າພົນລະເມືອງລາວເຮົາໃນປະເທດ Australia ທະວີຂຶ້ນຢ່າງມາກມາຍ ມາເປັນ ຫຼືວ່າມາຢູ່ໃນຈຳນວນບໍ່ຂຶ້ນບໍ່ລົງ ພໍປະມາ ນ 10,000 ຄົນ ຈາກຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຂອງວົງສັງຄົມພາສາລາວເຮົາໃນປະເທດນີ້ ເປັນບຸກຄົນທີ່ອາລີອາລອບ ມີຄຸນງາມຄວາມດີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ ຕະຫຼອດເຖິງວ່າໄດ້ເຮັດ ໄດ້ສ້າງສັງຄົມລາວເຮົາໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງມາຈົນເຖິງທຸກໆວັນນີ້ ກ່ຽວກັບຄົນດັ່ງກ່າວ ທີ່ໂດດເດັ່ນຄົນໜຶ່ງແມ່ນຍານາງປິ່ນຄຳ ສິມມາລາວົງ ທີ່ໃນອະດີດເຄີຍເປັນອະທິບໍດີ ຂອງໂຮງຮຽນພາສາອັງກິດຂ ອງສະຖາບັນຄູດົງໂດກ ວຽງຈັນ ພະລາຊະອານາຈັກລາວ ທີ່ຊີວະປະຫວັດຂອງເພິ່ນມີດັ່ງນີ້ ສະບາຍດີ ຍານາງປິ່ນຄຳ ສິມມາລາວົງ ທີ່ວ່າເປັນບຸກຄົນອາວຸໂສຄົນໜຶ່ງຂອງສັງຄົມລາວເຮົາໃນປະເທດ Australia ນີ້ ກໍແມ່ ນວ່າຢາກຊາບວ່າ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ ໃນຄາວທີ່ວ່າຍານາງຢູ່ໃນ ພື້ນແຜ່ນດິນລາວຫັ້ນນະ ກະແມ່ນວ່າຄົງຈະມີຊື່ສຽງມາກມາຍນີ້ ແມ່ນວ່າຍານາງມີອາຊີບຫຍັງເນາະ ເປັນຄູ ເປັນຄູ ຄູປະຖົມ ແຕ່ກ່ອນນະ ຄູປະຖົມ ແ ລ້ວກະ ອັນນ່າ ໄດ້ໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ປະລິນຍາຕີຝ່າຍພາສາອັງກິດນີ້ແດ່ ລະກະດ້ານການສຶກສາ ກັບຄືນມາ ລະຈຶ່ງໄດ້ມາສອນພາສາອັງກິດ ລະຕໍ່ໄປກະ ອາ ເພິ່ນກະແຕ່ງຕັ້ງ ພາສາອັງກິດຢູ່ ຢູ່ດົງໂດກແດ່ ລະກະສອນຢູ່ໂຮງຮຽນ ອັນ ເອກອນນອກມານ ຢູ່ຕັຟໂຟຣແຣງແດ່ ຂໍຕັດຄວາມເວົ້າຂອງຍານາງນີ້ ຄືວ່າຍານາງເປັນຄູ ລະໄດ້ໄປຮຽນຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຫັ້ນ ແມ່ນວ່າຍານາງໄປຮຽນເປັນ ເປັນຄູ ຫຼືວ່າຄົນລາວທີ່ຖືກສົ່ງໄປຮຽນເປັນຄູນີ້ ພາສາອັງກິດນີ້ແມ່ນ ຊຸດແລກໆຂອງຄົນລາວເຮົາເລີຍແມ່ນບໍ່ ເອີ ກະອາດຊິແມ່ນ ກະອາດຊິແມ່ນ ກ່ອນທີ່ໄປຮຽນ ຮຽນຕໍ່ເອົາປະລິນຍາຫັ້ນ ກະໄດ້ຮັບທຶນ ອັນນ່າ ຂ ອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພິ່ນເຊີນໄປຢ້ຽມຢາມ ອັນນ່າ ໂຮງຮຽນ ໄປ ໄປເບິ່ງ ອັນນ່າ ລະບົບການສຶກສາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ກະ ກະມີນາຍຄູລາວເຮົາ 5 ຄົນໄປນຳກັນນະ ໄປ ໄປປີໜຶ່ງ ປີທີ 2 ນະ ເພິ່ນຊັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ຢູ່ຮຽນຝ່າຍ ອັນນ່າ ຂຽນປຶ້ມໃຫ້ ອັນນ່າ ເດັກນ້ອຍ ອືມ ປີທີ 2 ນະ ລະກະກັບຄືນມາ ກັບຄືນມາແລ້ວ ພໍດີມີຄະນະ ອັນນ່າ ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດນີ້ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ອັນ ອັນນັ້ນ Michigan ເພິ່ ນລະມາຕັ້ງ ອັນ ອັນນາ ພະແນກການສຶກສາຝ່າຍພາສາອັງກິດຢູ່ ຢູ່ດົງໂດກ ເພື່ອມາອົບຮົມຄູເປັນພາສາອັງກິດໃນປະເທດລາວເຮົາ ກະ ກະແປວ່າ ອັນ ການເປັນມາຂອງ ອັນນາ ສະຖາບັນການສຶກສາດົງໂດກ ອັນ ພະແນກພາສາອັງກິດຢູ່ດົງໂດກຫັ້ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນເລີ່ມມາຈາກ ອັນ ສິ່ງທີ່ຍານາເວົ້ານີ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແລ້ວໃນ ໃນເມື່ອເພິ່ນຖືກຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ ຍານາມີຫຍັງພົວພັນກັບໂຮງຮຽນພະແນກພາສາອັງກິດທີ່ດົງໂດ ກຫັ້ນແດ່ ອັນນາ ພວກ ອັນ ຄະນະຊ່ຽວຊານເຂົາເຈົ້າກໍມາຕັ້ງພະແນກພາສາອັງກິດຢູ່ດົງໂດກແຫຼະ ແລ້ວໃນຖານະທີ່ເຮົາ ເຂົາເຈົ້າສົ່ງເຮົາໄປຮຽນ ໄປຮຽນໃຫ້ມາຮັບຜິດຊອບ ຄືຊິແມ່ນໄປຮຽນລະໃຫ້ມາຮັບ ຜິດຊອບການ ອັນນາ ອົບຮົມຄູພາສາອັງກິດຢູ່ດົງໂດກຫັ້ນ ເພິ່ນຈັ່ງ ອັນນາ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍວິຊາການຢູ່ພະແນກພາສາອັງກິດນະ ອັນນາ ຂໍຖາມຄວາມຊົງຈຳຂອງຍານາແດ່ ທີ່ວ່າຄົງຈະຮູ້ຫຼ າຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຕຶກໃຫຍ່ໆຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ອັນນາ ຫໍພັກຂອງ ອາ ນັກຮຽນ ເພດຍິງຢູ່ທີ່ດົງໂດກຫັ້ນນະ ແມ່ນ ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີໃດ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ກະ ກ່ອນ ກ່ອນຊິໄປ ອັນນາ ຕັ້ງພະແນກພາສາອັງກິດ ພະແນກ ພາສາອັງກິດນັ້ນ ແປວ່າ ອັນນາ ກັບມາ ຮຽນໄດ້ປະລິນຍາມາ ກັບປີ 1963 ແຕ່ວ່າຕຶກຫັ້ນມັນສ້າງກ່ອນນັ້ນແລ້ວ ໂອ ແປວ່າ ເພິ່ນ ຕຶກນັ້ນຢູ່ຫັ້ນແລ້ວ ກ່ອນ ກ່ອນທີ່ວ່າຍານາກັບມາ 63 ພຸ້ນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ລະແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ ນັກຮຽ ນນັກສຶກສາພະແນກພາສາອັງກິດຊຸດທີ 1 ນີ້ ມັນກະມີຫຼາຍບໍ່ເນາະ ກະ ກະບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ຊຸດທີ 1 ແປວ່າເລີ່ມຕົ້ນທຳອິດກະ ອັນນາ ກະບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກສົນໃຈປານໃດ ກະບໍ່ ບໍ່ຈື່ໄດ້ແລ້ວວ່າມີຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ວ່າລຸ້ນ ລຸ້ນທຳອິດນີ້ ກະແມ່ນລຸ້ນພວກ ອັນນາ ອື ແມ່ນໃຜເນາະ ເຕົາ ອັນ ຟ້າບໍ່ ບໍ່ແມ່ນ ພວກນີ້ກະບໍ່ແມ່ນອີກ ເຊົາຟ້ານີ້ແມ່ນຝ່າຍ ຝ່າຍ ອັນ Science ຕິເບາະ Math and Science ອື ກະບໍ່ຈື່ເນາະ ມັນ ມັນດົນນານແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ອັນນາ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຍາ ນາເລົ່າສູ່ຟັງນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນໂຮງຮຽນ ESP ຫຼືວ່າໂຮງຮຽນວິຊາຄູພະແນກພາສາອັງກິດຢູ່ທີ່ດົງໂດກນີ້ນະ ມັນ ມັນຂຶ້ນກັບຢູເສດ ຢູຊອມບໍ່ ຫຼືວ່າຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການໂດຍກົງ ໂອ ກະແມ່ນຂອງກະຊວງສຶກສ າແລ້ວ ພວກອັນນັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຊື່ໆ ພວກ ອັນນາ ອັນ ເອີ ອັນ ອາເມຣິກັນເອດຫັ້ນນະ ອັນ ອາເມຣິກັນເອດນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍມາຊ່ອຍທາງກະຊວງສຶກສາ ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ ແຕ່ວ່າ ຄັນ ຄັນມັນເປັນ ຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ອັນນາ ຕາມທີ່ວ່າຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເວົ້າສູ່ຟັງນີ້ ແມ່ນວ່າໂຮງຮຽນດົງໂດກພາສາອັງກິດຫັ້ນ ມັນກະນ້ອຍກວ່າໂຮງຮຽນ ອາ ພາສາຝຣັ່ງເສດຢູ່ດົງໂດກຫັ້ນ ຄືເຊັກຊົງນອກມານນັ້ນ ແຕ່ວ່າ ພະແນກມັ ດທະຍົມສຶກສາ ເຊັກຊົງນອກມານ ລະກະ ມັດ ລະກະ ອັນນາ ອຸດົມສຶກສາ ຄືໂປຣເຟດເຊີຂອງສະຖາບັນຄູທີ່ດົງໂດກຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າພວກຝຣັ່ງທີ່ວ່າສອນຢູ່ຫັ້ນ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກະ ເຊັ່ນວ່າສໍຂາວເນາະ ເຈ້ຍສໍ ກໍຍັ ງມາຂໍຈາກ ອັນນາ ພວກອາເມຣິກັນນີ້ ມັນເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ
ເພາະວ່າມັນຄືຊິບໍ່ທັນໄດ້ຮັບອັນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງອັນຝຣັ່ງຕິ ທາງ ທາງຝຣັ່ງນີ້ກະຊິມີແຕ່ຊ່ອຍເປັນຄູບາອາຈານຊື່ໆ ຮູ້ແຕ່ວ່າອຸປະກອນການສອນນັ້ນອາດຊິແມ່ນເອົາອັນນ່າຈາກບ່ອນດຽວກັນ ແລ້ວສິ່ ງທີ່ດີເດັ່ນຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຄູພະແນກພາສາອັງກິດດົງໂດກນີ້ ມັນ ມັນ ມັນດີເດັ່ນອັນໃດເນາະໃນສະໄໝນັ້ນ ມັນດີເດັ່ນກະຄືວ່າເຮົາໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອັນນ່າຄູບາອາຈານນີ້ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ ມີ ມາ ມາຈາກອັນນ່າ ຄືວ່າແມ່ນຄູຈາກ Colombo Plan Colombo Plan ນີ້ມັນມີຄູມາຈາກອັງກິດ ມາຈາກການາດາ ມາຈາກອິນເດຍ ຫົວ Colombo Plan ນ່ະ ແລ້ວແຕ່ ແຕ່ວ່າ ອັນ ແຕ່ ແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍນາຍຄູທີ່ມາສອນຢູ່ດົງໂດກຫັ້ນ ບໍ່ແມ່ນນ່າພວກອາສ າສະໝັກຈາກອາເມລິກາບໍ ມີ ອາສາສະ ພວກ IVS ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນ IVS ເອີ International Voluntary Service ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນອັນໂຕຫຍໍ້ວ່າ IVS ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເງິນດາວເງິນເດືອນນີ້ ເຊັ່ນວ່າຍານາແລະກະນາຍຄູທັງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າສອນພາສາລ າວຫຼືສອນຫຍັງກະຢ່າ ຢູ່ທີ່ດົງໂດກພະແນກພາສາອັງກິດຫັ້ນນະ ຍົກເວັ້ນພວກທີ່ວ່າຄູມາຈາກຕ່າງປະເທດຫັ້ນ ໄດ້ຮັບເງິນນີ້ແມ່ນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການແມ່ນບໍ ເງິນເດືອນນະ ແມ່ນໆ ແລ້ວຄົນລາວເຮົາກ ະໄດ້ຮັບອັນນ່າເງິນເດືອນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການແຫຼະ ແລ້ວພວກອັນນັ້ນນາຍຄູຕ່າງປະເທດນີ້ໄດ້ເງິນເດືອນຈາກໃສ ຍົກຕົວຢ່າງພວກທີ່ມາຈາກ Colombo Plan ອິນເດຍເນາະ ຫຼືວ່າອັນນ່າພວກອາເມລິກັນນີ້ຊີ້ ພວ ກອາເມລິກັນເຂົາເຈົ້າກະໄດ້ຮັບຈາກທາງຝ່າຍອາເມລິກັນແຫຼະ ຝ່າຍອາເມລິກັນນີ້ຄືຊິແມ່ນຢູເສດບໍ ແລ້ວພວກ Colombo Plan ກະແມ່ນຈາກແຕ່ລະປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າຫັ້ນແຫຼະ ແລ້ວສິ່ງໜຶ່ງທີ່ວ່າອາດຈະບໍ່ມີໃຜສອ ບຖາມນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າຢາກຊາບວ່າບາງທີຍານາອາດຈະຮູ້ ເພາະວ່າມີການກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງການສຶກສາຢູ່ທີ່ດົງໂດກນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເປັນຫຍັງນັກຮຽນທີ່ວ່າຢູ່ດົງໂດກຫັ້ນນະຖືກແຍກ ເປັນ ພວກຜູ້ຍິງ ພວກຜູ້ຊາຍຈັ່ງຊີ້ ເຖິງກະທັ້ງທີ່ວ່າຮຽນນຳກັນກະຈິງຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ມີການພົວພັນກັນນັ້ນ ມັນ ມັນຢູ່ຄົນລະຟາກວ່າຊັ້ນເຖາະ ມັນເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ກະມັນກະຕາມຮີດຄອງປະເພນີແຫຼ ະ ພວກອັນນ່າຢູ່ບ່ອນໃດກະຄືກັນ ອັນນ່າຢູ່ອາເມລິກາຄືກັນ ບາງທີກະອັນນ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນ Co-ed ເດ້ ມັນອັນນ່າແມ່ນຫຼື Co-ed ຫັ້ນແປວ່າເວລາຮຽນ ແຕ່ວ່າບ້ານບ່ອນຢູ່ບ່ອນນອນມັນກະຕ້ອງໄດ້ແຍກກັນຜູ້ຍິງຜູ້ຊາຍ ທຳນຽມ ຂະໜົບທຳນຽມລາວເຮົາມັນປົນກັນບໍ່ໄດ້ເດ້ ກະແປວ່າຍ້ອນຮີດຄອງປະເພນີເນາະ ຮີດຄອງປະເພນີແຫຼະ ແລ້ວສິ່ງໜຶ່ງທີ່ວ່າສົນໃຈອີກນີ້ແມ່ນວ່າ ສົມມຸດວ່າຮຽນຈິກຊົງນອກມານເນາະ ໄດ້ອັນນ່າປະກາສະນີ ຍະບັດຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລ້ວກະພວກທີ່ວ່າໄດ້ເບຣີເວ ຈາກໂຮງຮຽນລີເຊວຽງຈັນຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າບາດໄປເຮັດລາດເຮັດການນີ້ ພວກທີ່ວ່າຈົບຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສານີ້ມັນໄດ້ຊັ້ນໂທ 2 ແຕ່ວ່າພວກໄດ້ເບຣີ ເວຫັ້ນໄດ້ແຕ່ຊັ້ນໂທ 1 ນະ ເປັນຫຍັງມັນລື່ນກັນເນາະ ອັນນີ້ເຮົາກະບໍ່ເຂົ້າໃຈແຫຼະ ແມ່ນເພິ່ນມີລະບຽບອັນນ່າ ເພິ່ນມີລະບຽບຕັ້ງໄວ້ຕິ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດ ມັນກະຍາກຢູ່ ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ອັນນ່າ ພວກຮຽນມາຈາ ກສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ ຫຼືຮຽນມາຈາກຝຣັ່ງນີ້ ເພິ່ນຍັງເລີ່ມຕົ້ນ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ທຽບເທົ່າກັນໃດ໋ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນ່າ ແປວ່າເພິ່ນໃຫ້ພວກທາງຮຽນມາຈາກຝຣັ່ງຫັ້ນສູງກ່ອນ ໂອ ສູງກ່ອນຜູ້ມາຮຽນອັງ ກິດ ຕົວຢ່າງ ອັນນ່າ ໜ້າເອງນີ້ກໍຄືກັນ ມັນຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ ຕໍ່ວ່າ ຕໍ່ຂານພຸ້ນໃດ໋ ມັນຈັ່ງໃດນະ ເພິ່ນເຫັນວ່າ ການສຶກສາທາງປະເທດຝຣັ່ງເສດນີ້ມີ ອັນນ່າ ຄວາມສຳຄັນກວ່າ ຫຼືວ່າເກັ່ງກວ່າບໍຫັ້ນນະ ໂອ ຄືປະລິນຍາຕີຈ າກອາເມລິການີ້ ຊິທຽບເທົ່າລີຊັອງບໍ ກໍບໍ່ໄດ້ເດ ໂອ ຄົນລະຂັ້ນວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ເອີ ຄົນລະຂັ້ນໃດ໋ ແລະ ສິ່ງໜຶ່ງຊຶ່ງພວກເຮົາກໍບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສົນໃຈນີ້ນະ ແມ່ນວ່າພວກທີ່ວ່າຮຽນຢູ່ດົງໂດກສະໄໝນັ້ນຫັ້ ນນະ ແມ່ນວ່າຄັນຮຽນຈົບແລ້ວຕ້ອງໄປເປັນຄູນີ້ນະ ອັນນີ້ເປັນຫຍັງຕ້ອງມີບັງຄັບກັນແບບນັ້ນ ເອົ້າ ເພາະວ່າເພິ່ນເອົາ ເອົາ ອັນນ່າ ເງິນ ອັນ ຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າເດ ໃຫ້ເຈົ້າຮຽນເດ ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ເດ ແຕ່ວ່າກະມີຫຼາຍຄົນຈັ່ງຊີ້ ຮຽນຢູ່ດົງໂດກ ບໍ່ວ່າເຊັກຊົງນອກມານ ຫຼືວ່າເຊັກຊົງ ເອີ ພາສາອັງກິດຊີ້ ຮຽນຈົບຫຼືບໍ່ຈົບ ຄັນວ່າຈົບຫຼືບໍ່ຈົບກະດີຈັ່ງຊີ້ ແມ່ນວ່າບັດໄປເຂົ້າທະຫານຊະ ວ່າບໍ່ມີການນຳເອົາມາເປັນ ຄູນະ ເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນຊັ້ນນະ ອັນນີ້ມັນກະຂຶ້ນແລ້ວແຕ່ ອັນນ່າ ລັດຖະບານແຫຼະ ເພິ່ນ ເພິ່ນຕ້ອງການ ບາງທີເພິ່ນຕ້ອງການໄປເຮັດທະຫານນັ້ນຫຼາຍກວ່າຕ້ອງການໄປເຮັດນາຍຄູຕິ ເຮົາກໍບໍ່ສາມາດ ອັນ ເ ຂົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ອັນນັ້ນ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ອາດ ທີ່ເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈນີ້ອີກແນວໜຶ່ງ ອັນ ຂໍໃຫ້ຍາໜ້າຊີ້ແຈງອະທິບາຍແດ່ວ່າ ໂຮງຮຽນພາສາອັງກິດຂອງໂຮງຮຽນວິຊາຄູດົງໂດກນີ້ນະ ແລ້ວກະໂຮງຮຽນເຊັກຊົງນອກມ ານຈັ່ງຊີ້ ໃນຂັ້ນແຫ່ງຊາດຂອງພະລາຊະອານາຈັກລາວແຕ່ກ່ອນນັ້ນ ມັນ ມັນມີຊື່ສຽງ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນລະດັບໃດເນາະ ໂອ ມັນກະ ອັນນ່າ ມັນກະເປັນບ່ອນດຽວເດ ອັນ ສະເພາະພະແນກພາສາອັງກິດ ທົ່ວປະເທດມັນ ກະມີແຕ່ຢູ່ດົງໂດກ ແຕ່ ແຕ່ສ່ວນ ອັນນ່າ ພະແນກ ອັນ ພາສາຝຣັ່ງ ນອກມານ ເອກອນນອກມານນັ້ນ ມັນ ເພິ່ນຕັ້ງຢູ່ຫຼາຍບ່ອນເດ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ຢູ່ທາງໃຕ້ພຸ້ນແດ່ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ ສະ ສະເພາະແຕ່ວຽງຈັນ ຫຼືວ່າຢູ່ດົງໂດ ກ ໂອ ອັນນີ້ແປວ່າຮຽນ ຮຽນພາສາ ອັນ ເຊັກຊົງນອກມານ ພາສາຝຣັ່ງນີ້ ມີ ມີຢູ່ໃນຫຼາຍແຂວງ ແຕ່ວ່າພາສາອັງກິດຫັ້ນມີບ່ອນດຽວ ຢູ່ດົງໂດກເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ໂອ ກະແປວ່າພາສາອັງກິດນີ້ ຂອງດົງໂດກນີ້ ແປ ວ່າເກັ່ງທີ່ສຸດໃນພະລາຊະອານາຈັກລາວໃນສະໄໝນັ້ນວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ກະແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນມີບ່ອນດຽວຫັ້ນແຫຼະ ແລ້ວບາດນີ້ນີ້ ຟັງການສຳພາດ ຫຼືວ່າສອບຖາມມານີ້ກະດົນນານເຕີບນີ້ນະ ມັນກະບໍ່ມີຫຍັງ ທີ່ວ່າ ສະແດງໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ຍາໜ້ານີ້ມີການພົວພັນກັບໃນດ້ານການເມືອງ ຫຼືການທະຫານ ຫຼືວ່າແນວໃດກະຢ່າ ມັນເປັນການພັດທະນາປະເທດຊາດບ້ານເມືອງໃນການສຶກສາ ໃຫ້ຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍນີ້ ທີ່ໃຫຍ່ໂຕນ ຳຫຼັງນີ້ ຊິມີຄວາມຮູ້ ຄວາມຫຼັກ ຄວາມສະຫຼາດ ອ່ານໄດ້ຂຽນເປັນນີ້ນະ ແລ້ວເປັນຫຍັງ ອັນ ຍາໜ້າຈຶ່ງຈຳຕ້ອງໜີຈາກປະເທດລາວເຮົາເນາະ ໂອ ກັບ ອັນນ່າ ການໜີຈາກປະເທດລາວນີ້ກະຍ້ອນວ່າເຮົາມີການພົ ວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ເພາະມັນແມ່ນຕ່າງປະເທດມາຊ່ວຍເຫຼືອ ອັນນ່າ ການສຶກສາ ການອົບຮົມຄູພາສາອັງກິດຢູ່ດົງໂດກນີ້ ເຂົາຕູ່ເຮົາວ່າເຮົາເປັນ ອັນ ເອີ CIA ບໍ ແມ່ນຫຍັງຊີ້ຫັ້ນນະ ຜູ້ມັນຫາເລື່ອງໃສ່ເຮົາມັນ ກະມີຫັ້ນນະ ແລ້ວກະ ເພາະສະນັ້ນເຮົາກະ ອັນ ຈຳເປັນກະຕ້ອງໄດ້ ໄດ້ຫຼົບໜີ ອື ອື ແລ້ວອີກຢ່າງໜຶ່ງກະ ອັນ ເວລາ ອັນ ຄອບຄົວຂອງເຮົາຄື ອັນ ສາ ອັນ ສາມີຂອງຍານານີ້ເພິ່ນໄດ້ຖືກສົ່ງ ລັດຖະບານສົ່ງໄປເປັນອຸປ ະທູດຢູ່ ຢູ່ອິນເດຍ ຢູ່ອິນເດຍ ແລ້ວເຮົາກະຕ້ອງຈຳເປັນ ຍ້າຍໄປນຳເພິ່ນ ບາດນີ້ເວລາເພິ່ນໄປຢູ່ອິນເດຍໄດ້ປີໜຶ່ງແລ້ວ ເພິ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄປ ກັບຄືນໄປລາວ ໄປສົ່ງສະການພໍ່ຂອງເພິ່ນ ແລ້ວບາດນີ້ທາງວຽງ ຈັນຫັ້ນຢາກໃຫ້ເພິ່ນຢູ່ສຳມະນາກ່ອນຊິກັບໄປອິນເດຍຫັ້ນນະ ອັນ ສິ່ງທີ່ຍານາງເວົ້າ ສຳມະນານີ້ ອັນ ອັນນີ້ແມ່ນ ອ່າ ສຳປະທຸກຫັ້ນແມ່ນບໍ ແມ່ນແລ້ວ ສຳມະນາທີ່ຫຼາຍໆຂ້າລາຊະການ ທະຫານ ຕຳຫຼວດ ໄດ້ຖືກສົ່ງ ໄປວຽງໄຊນັ້ນ ໄປສຳມະນານັ້ນກະແປວ່າໄປສຳປະທຸກນີ້ແຫຼະ ອື ແລ້ວບາດນີ້ ອັນ ເພິ່ນກັບໄປເມືອງອິນເດຍ ພໍດີກັບໄປເມືອງອິນເດຍແລ້ວ ທາງລັດຖະບານນີ້ເອີ້ນຄືນ ອື ເອີ ເອີ້ນຄືນກະຊິແມ່ນຍ້ອນວ່າເພິ່ນໜີ ສຳມະນາເດເບາະ ເລີຍເອີ້ນຄືນ ເອີ້ນຄືນ ແລ້ວພວກນ້າກະ ບໍ່ ບໍ່ກັບໄປລາວເລີຍ ໂອ ກໍແປວ່າໂຊກດີເຕີບ ອັນ ຕາມທີ່ຈຳໄດ້ນີ້ແມ່ນວ່າ ຄຳຈັນ ປະດິດ ທີ່ວ່າເປັນທູດພະລາຊະອານາຈັກລາວຢູ່ທີ່ນະຄອນແຄນເບີ ຣາ ປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ແມ່ນວ່າ ອັນນັ້ນກະຖືກຮຽກກັບ ຮຽກ ຮຽກກັບວ່າໄປຮຽນຕໍ່ ແລ້ວຊິສົ່ງໄປເປັນທູດເປັນເທີດໃສບຸ ເອົາໄປເອົາມາກະເລີຍຕາຍຢູ່ສຳມະນາ ສຳມະນາ ອັນນີ້ມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ຍາ ຄຳດິ ດ ຄຳຈັນ ປະດິດແດ່ ແລ້ວກະຍາ ແມ່ນຫຍັງ ເພຍ ວົງວຽງຄຳ ຢູ່ ເປັນທູດຢູ່ເມືອງຈີນນະ ກະເອີ້ນ ຖືກກັບ ເອີ້ນ ເອີ້ນກັບຄືນຄືກັນ ເພິ່ນ ພວກເພິ່ນກັບກັນໄປ ກັບໄປກະຖືກສົ່ງໄປສຳມະນາເພິ່ນໝົດເດ ກະແປວ່າສະຫຼຸ ບສິ່ງທີ່ຍານາອະທິບາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າ ມາຢູ່ຕ່າງປະເທດນີ້ກະແມ່ນວ່າ ຖືກບັງບຽດ ແລ້ວກະບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລ້ວກະຊິຖືກ ອັນນ່າ ຕົວະຫຼອກແບບທີ່ວ່ານິທານນົກເຈົ່າຈຳສິນ ເອົາໄປເຂົ້າຄ້າຍສຳປະ ທຸກ ແລ້ວກະຊິຕາຍຖິ້ມຊື່ໆ ກໍເຫັນວ່າບໍ່ມີປະໂຫຍດ ກໍເລີຍວ່າໜີເອົາຊື່ໆ ແມ່ນບໍ ກະແມ່ນຫັ້ນແຫຼະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ເລື່ອງທີ່ຍານາເລົ່າສູ່ຟັງນີ້ກໍແມ່ນວ່າຊີວິດປະຫວັດພິເສດອັນໜຶ່ງຂອງຍານາ ແລ້ວກໍເປັນທີ່ສົນ ຈິດສົນໃຈສຳລັບຄົນທັງຫຼາຍທີ່ເຄີຍຮ່ຳຮຽນຢູ່ທີ່